پوء جنهن مهل ان کي ڄڻيائين، تڏهن چيائين ته اي منهنجا پالڻهار، مون ڌيء ڄڻي. ۽ جيڪي ان بيبيء ڄڻيو، تنهن کي الله چڱو ڄاڻندڙ آهي. ۽ چيائين ته پٽ ڌيء جهڙو ناهي، ۽ مون سندس نالو مريم رکيو، ۽ آئون ان کي ۽ سندس نسل کي تڙيل شيطان جي شر کان تنهنجيء پناهه ۾ سونپيان ٿي.